ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມ າສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຖ້າເຮົາຖາມໄວລຸ້ນອາຍຸ 14 ປີວ່າຢາກໃຫຍ່ໄວ ຫຼື ບໍ່ ໄວລຸ້ນໃນອາຍຸນີ້ຄົງຈະຕອບວ່າ ຢາກໃຫຍ່ໄວ ຄຳຖາມນີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ ໃນປີ ພ. ສ 2450 ມີການສຶກສາສັດໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ພົບວ່າ ອາຫານທີ່ມີໂປຕີນສູງເລັ່ງໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍຍັງເຮັດໃຫ້ອາຍຸສັ້ນລົ ງ ເຮົາຈະມາຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ ຫຼື ບໍ່ ແນ່ນອນ ຄຳຕອບມີທີ່ມາ ເມື່ອ ດຣ. ລີບິກ ນັກວິທະຍາສາດຊາວເຢຍລະມັນ ພົບວ່າກ້າມຊີ້ນຂອງຄົນເຮົາປະກອບດ້ວຍໂປຕີນ ນັກວິທະຍາສາດອີກທ່ານໜຶ່ງຊື່ວ່າ ດຣ. ຄານິວອສ ໄດ້ສຶກສາກຳມະກອນຂຸດຖ່ານຫີນໃນເມືອງມິວນິກ ປະເທດເຢຍລະມັນ ກໍຄົ້ນພົບວ່າກຳມະກອນທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີກ້າມຊີ້ນໃຫຍ່ ກິນຊີ້ນມື້ລະ 120 ກຣາມ ຈາກນັ້ນທ່ານກໍປະກາດວ່າ ນີ້ຄືມາດຕະຖານຂ ອງໂປຕີນທີ່ເຮົາຄວນກິນທຸກມື້ ແລະ ນັ້ນກໍກາຍເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ຕໍ່ມານັກວິທະຍາສາດສະໄໝໃໝ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງການໂປຕີນ 20 ຫາ 30 ກຣາມຕໍ່ມື້ເທົ່າ ນັ້ນ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດສະສົມໂປຕີນໄວ້ ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ອີກ ໂປຕີນທີ່ບໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ອີກກໍຄື ເສັ້ນຜົມ ເລັບມື ເລັບຕີນ ແລະ ຜິວໜັງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊ າດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາບອກວ່າ ຄົນເຮົາຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 0.77 ກຣາມຕໍ່ນ້ຳໜັກ 1 ກິໂລ ມີນ້ຳໜັກ 75 ກິໂລ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກໍຈະຕ້ອງການໂປຣຕີນມື້ລະ 60 ກຣາມ ຖ້າຜູ້ຍິງມີນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລ ກໍຕ້ອງການ ໂປຣຕີນມື້ລະ 42 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄົນທົ່ວໄປໃນມື້ນີ້ກໍກິນຊີ້ນ ແລະ ອາຫານທີ່ໃຫ້ໂປຣຕີນຫຼາຍກວ່າປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຄື ກິນມື້ລະ 100-200 ກຣາມພຸ້ນ ບັນຫານັ້ນກໍຄືຈຸດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ຊີ້ນສັດປະກອບດ້ວ ຍໂປຣຕີນສູງ ເພາະຊີ້ນສັດມີໄຂມັນອີ່ມໂຕຫຼາຍ ແລະ ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍສູງ ເມື່ອຄົນເຮົາກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ຮ່າງກາຍກໍຈະສະສົມໄຂມັນນັ້ນໄວ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດຕີບງ່າຍ ເມື່ອເສັ້ນຫຼອດເລືອດຕີບ ຈະ ເຮັດໃຫ້ການໝູນວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ ແລະ ການລຳລຽງອົກຊີເຈນໄປຫາຫົວໃຈກໍຈະຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ບາງຄັ້ງຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ ນີ້ແຫຼະຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເ ຮົາມີອາຍຸສັ້ນລົງ ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ອາຍຸຂອງຄົນເຮົານັ້ນສັ້ນລົງແທ້ຫຼືບໍ່ ໃນ ຄ. ສ. 1847 ຫາ 1987 ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຜູ້ຍິງເປັນປະຈຳເດືອນໄວກວ່າເກົ່າ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເລີ່ມເປັນປະຈຳເດືອນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ປ່ຽນຈາກ 17 ປີ 5 ເດືອນ ມາເປັນ 11 ປີ 9 ເດືອນ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມເປັນສາວໄວຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງອາຍຸກັບຮ່າງກາຍ ໝາຍຄວາມວ່າຮ່າງກາຍແກ່ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເມື່ອເດັກນ້ອຍກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ກາຍ ພວກເ ຂົາຈະຂາດປະສົບການໃນການຄວບຄຸມຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ມີເພດສຳພັນກ່ອນໄວອັນຄວນໄດ້ງ່າຍ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານຈຳພວກໂປຣຕີນຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ມີພູມຕ້ານທານສູງ ນັກກິລາມັກກິນແປ້ງ ຫຼື ຄາໂ ບໄຮເດຣດຫຼາຍ ຖ້າຫາກນັກກິລາທຸກປະເພດກິນແປ້ງ ແລະ ແຂງແຮງ ເຮົາກໍກິນແປ້ງ ແລະ ແຂງແຮງໄດ້ຄືກັນ ແມ່ນບໍ່ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໂປຣຕີນເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງເຮົາເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ປະເທດທີ່ມີຄົນກິ ນຊີ້ນຫຼາຍ ຈະພົບບັນຫາໃນການເປັນພະຍາດກ່ຽວຂ້ອງກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ຍິງກໍຄືໂລກກະດູກຜຸ ເພາະໂປຣຕີນຈາກຊີ້ນສັດຈະດູດເອົາແຄວຊຽມຈາກຮ່າງກາຍ ຖ້າເຮົາກິນໄຂມັ ນເຂົ້າໄປ ຈະເຂົ້າໄປດູດແຄວຊຽມຈາກກະດູກຂອງເຮົາ ເມື່ອຂັບຖ່າຍໂປຣຕີນທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປນັ້ນອອກມາຈາກຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບໂປຣຕີນມື້ລະເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພໍດີ ທ່ ານສາມາດຄຳນວນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຄືເອົານ້ຳໜັກມາຄູນໃຫ້ 0.77 ກຣາມ ຖ້າເດັກນ້ອຍມີນ້ຳໜັກ 20 ກິໂລກຣາມ ປະລິມານໂປຣຕີນທີ່ຕ້ອງການກໍຄື 14.5 ກຣາມ ຫຼື ບໍ່ເກີນ 17 ກຣາມ ສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຫຼ າຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ຖ້າກິນອາຫານຄົບສາມຄາບ ອາຫານທັງສາມຄາບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໂປຣຕີນຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການ ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານທີ່ກິນເຈ ກໍຈະໄດ້ຮັບໂປຣຕີນຈາກຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ມີໂປ ຣຕີນປະມານ 20 ຫາ 30 ເປີເຊັນ ເຖິງເວລາແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອເກົ່າໆ ແລ້ວມາຫັນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄວາມຈິງທີ່ບອກວ່າ ອາຫານດີຖ້າກິນຫຼາຍກໍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີ ວິດໄດ້ ແລະຕອນນີ້ພວກເຮົາກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍຂອງລາຍການແລ້ວ ເວລາຜ່ານໄປໄວດັ່ງສາຍນ້ຳທີ່ບໍ່ເຄີຍຖ້າໃຜ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານນາງປາດຖະໜາ ໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມາພົບກັນເປັນປະຈຳກັບຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານຂ່າວດີ ເມື່ອສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເມື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວແລະຜູ້ໂດຍສານລົດແທັກຊີ ຊຶ່ງລືມຂອງມີຄ່າຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍເອົາໄວ້ຢູ່ໃນລົດ ແລະຄົນຂັບລົດນັ້ນໄດ້ນຳເອົາຂອງທີ່ມີຄ່ານັ້ນໄປແຈ້ງໃຫ້ກັບຕຳຫຼວດ ເພື່ອນຳຫາເຈົ້າຂອງ ແລະໃນທີ່ສຸດຈົນໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຂອງ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນຂັບລົດຜູ້ນີ້ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່ າເປັນຄົນດີ ແລະໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາທີ່ຄົນຂັບລົດແທັກຊີໄດ້ຖືກປຸ້ນແລະຖືກຂ້າ ແລະ ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນກໍຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ດີ ຫຼາຍໆຄົນກໍຖາມມາວ່າ ເປັນຫຍັງຄົ ນດີໆໃນສັງຄົມຈຶ່ງຄ່ອຍໆໝົດໄປ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນຫຼາຍຄົນກໍຍັງຖາມມາອີກວ່າ ຄົນດີແມ່ນເປັນແນວໃດ ເອົາຫຍັງມາເປັນມາດຕະຖານໃນການວັດແທກວ່າຄົນນັ້ນເປັນຄົນດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີມາດຕະຖານຂໍ້ ໜຶ່ງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງສຳລັບມື້ນີ້ ເມື່ອທ່ານຟັງແລ້ວຈົ່ງໄດ້ພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າມັນເປັນແນວໃດແທ້ ອົງພຣະເຢຊູຊົງສອນໄວ້ວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ພວກທ່ານຈົ່ງເປັນຄົນດີພ້ອມ ຄືກັບພຣະບິດາຂອງທ່ານຜູ້ສະຖິດ ໃນສະຫວັນ ຊຶ່ງພຣະອົງ ເປັນຜູ້ທີ່ດີພ້ອມທຸກຢ່າງ ນີ້ພຣະເຢຊູຊົງໝາຍເຖິງໃຫ້ເຮົາດີພ້ອມ ແລະ ເອົາມາດຕະຖານຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນຫຼັກການໃນການວັດແທກວ່າການເປັນຄົນດີ ການທີ່ເອົາພຣະເຈົ້າເ ປັນຫຼັກມີອັນໃດແດ່ ພວກເຮົາມາຟັງນຳກັນເບິ່ງ ຂໍ້ທຳອິດແມ່ນການເປັນຄົນດີທີ່ມີນິດໄສດີ ນີ້ຄືລະດັບທຳອິດຂອງການເປັນຄົນດີ ຂ້າພະເຈົ້າເນັ້ນການເປັນຄົນດີ ຖ້າເວົ້າຕາມມາດຕະຖານຂອງພຣະເຢຊູແລ້ ວ ກໍໝາຍເຖິງໃຫ້ເຮົາມີລັກສະນະນິດໄສຂອງພຣະເຢຊູ ຂໍ້ທີ 2 ການເປັນຜູ້ບໍລິສຸດທີ່ດີງາມ ຄືເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດແຍກຕົວເອງອອກຈາກຄວາມບາບຂອງໂລກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍ ກວ່າການກະທຳເພື່ອຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ເຮົານຳເອົາຄວາມເມດຕາ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາແບ່ງປັນແກ່ຜູ້ອື່ນນຳຄືກັນ ປະການທີ 3 ມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ໄປສູ່ຄວາມເ ປັນຜູ້ໃຫຍ່ ເຮົາຈຶ່ງມີນິໄສ ແລະ ຄວາມງາມຄວາມດີຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ ແລະ ມີຄວາມບໍລິສຸດຄວາມດີເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຈະເລີນຂຶ້ນ ແລະ ນີ້ຄືຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັ ນໃນການທີ່ເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ດີໄດ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຈະເປັນໄດ້ໂລດ ມັນກໍຄືກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຄ່ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເປັນລຳດັບ ຈົນກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ທີ່ຈະມີນິໄສດີງາມນັ້ນ ແລະ ບໍລິສຸດນັ້ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາຕ້ອງຄ່ ອຍໆເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນເປັນລຳດັບ ຈົນກາຍເປັນຜູ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໃນພຣະວິນຍານທີ່ເຕັມສ່ວນຂອງພຣະເຈົ້າ ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ ຂໍ້ທີ 4 ມີຄວາມຮັກ ຄືໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮັກ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮັກນີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອື່ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ເລືອກໜ້າ ຄືກັນກັບພຣະເຢຊູທີ່ຊົງຮັກພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ຂ້າພຣະເຈົ້າຂໍຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ການມີອຸປະນິໄສທີ່ດີງາມນັ້ນ ແລະ ກໍມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມນັ້ນ ມີຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນນັ້ນ ເຮັດແບ ບນີ້ກໍເທົ່າກັບເຮົາໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຄົນດີພ້ອມຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ ພວກເຮົາທຸກຄົນສາມາດມີຄວາມຮອບຄອບໄດ້ ເມື່ອອຸປະນິໄສທີ່ດີງາມເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນພ້ອມກັບຊີວິດ ມັນຈະນຳພວກເຮົາໄ ປສູ່ການເປັນຄົນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເປັນຄົນສົມບູນ ມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງປານໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີຊ່ອງວ່າງທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຟັງຄຳແ ນະນຳ ຫຼື ຄຳສັ່ງສອນ ແລະ ຕັກເຕືອນຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສັ່ງສອນ ແລະ ແນະນຳ ຄົນເຮົາທຸກຄົນມີໂອກາດທີ່ຈະຫຼົງເຮັດຜິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງຕອນນີ້ເຮົາຈະມີມາດຕະຖານທີ່ສາມາ ດໃຊ້ເປັນແບບຢ່າງແລ້ວກໍຕາມ ເຮົາຄວນຍຶດຖືຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ເຮົາເອົາແບບຢ່າງຂອງພຣະເຢຊູ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃຫ້ເຮົາຮັກຜູ້ອື່ນຄືກັນກັບພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຮົາ ໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນອື່ນຄື ກັນກັບພຣະອົງຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ພວກເຮົາ ເປັນຄົນຫ້າວຫັນໃນວຽກງານຄືກັນກັບພຣະເຢຊູທີ່ຊົງເປັນ ໃຫ້ເຮົາເສຍສະລະ ຄືກັນກັບທີ່ພຣະເຢຊູຊົງເສຍສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງເພື່ອພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ໃຫ້ ມີຄວາມເມດຕາຄືກັນກັບພຣະອົງຜູ້ຊົງມີຄວາມເມດຕາ ແລະ ກະອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ອັກຄະສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຊົງເວົ້າວ່າ ທ່ານທີ່ຮັກທັງຫຼາຍ ດຽວນີ້ເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮົາຈະເປັນ ແນວໃດຕໍ່ໄປ ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຂອງເຮົາ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າເມື່ອພຣະອົງຊົງສະເດັດກັບມານັ້ນ ເຮົາຈະເປັນເໝືອນດັ່ງພຣະອົງ ເພາະວ່າເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງຢ່າງທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນຢູ່ນັ້ນ ແລະ ທ່ານທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຫວັງຢ່າງນີ້ໃນພຣະອົງ ກໍຊຳລະຕົນເອງໃຫ້ບໍລິສຸດ ເໝືອນດັ່ງພຣະອົງທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ ເຫດທີ່ວ່າສາວົກຄົນນີ້ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ໃນວັນຂ້າງໜ້າຈະເປັນຈັ່ງໃດນັ້ນກໍຕາມ ໃຫ້ເຮົາຕັ້ງໃຈເຮັ ດຄວາມດີຕໍ່ໄປ ພະຍາຍາມຝຶກຝົນຕົວເອງຂອງເຮົາໃຫ້ມີອຸປະນິໄສຄືກັນກັບພຣະເຈົ້າ ຊີວິດໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນຂະບວນການຂອງການເຕີບໃຫຍ່ ພວກເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ດີສົມບູນ ກໍຕໍ່ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງສະເດັ ດກັບມາໃນໂລກ ພຣະອົງຈະມອບຄວາມສົມບູນນັ້ນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເຮັດໃນຕອນນີ້ກໍຄືເຮັດໃນຕົວຂອງເຮົາບໍລິສຸດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຄວນດຳເນີນຊີວິດຂອງເຮົາໄປໃນທ າງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ດີງາມ ໃຫ້ເຮົາຫຼີກລ່ຽງຈາກການເຮັດບາບ ພຣະເຈົ້າພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ພະຍາຍາມປະພຶດຄວາມດີ ໃຫ້ປະສົບກັບຜົນສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄ ວນເຮັດກໍຄື ໃຫ້ເຮົາຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ບໍຣິສຸດຂາວສະອາດ ຊຳຣະຈິດໃຈຂອງເຮົາໃຫ້ບໍຣິສຸດ ສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູຊົງເນັ້ນວ່າ ການເປັນຄົນດີຈະຕ້ອງຊຳລະຈິດໃຈໃຫ້ບໍຣິສຸດໂດຍການເຊື່ອຟັງຄວ າມຈິງ ມີຄວາມຮັກຕໍ່ພີ່ນ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ ພວກທ່ານຕ້ອງຮັກຊຶ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ຫຼາຍດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ທັງໝົດນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ຄືການເປັນຄົນດີແບບມາດຕະຖານຂອງພຣະເຢຊູ ມີມື້ໜຶ່ງປະຊາຊົນກຳລັງຊຸບຊິ ບກ່ຽວກັບພຣະເຢຊູ ແລະ ມີບາງຄົນໄດ້ເວົ້າວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນຄົນດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຕຳໜິຕິຕຽນໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດຫາຂໍ້ຜິດຂອງພຣະອົງໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີສຳລັບພ ວກເຮົາ ແລະ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງພໍດີ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ